ໃນຮູບເງົາເລື່ອງ Oppenheimer ມີຄົນເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາເປັນທີ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ໂດຍມີອາວຸດແບບນັ້ນ ເລື່ອງ Oppenheimer ເປັນຮູບເງົາທີ່ຄົນນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ ທີ່ສຸມໃສ່ການເຮັດວຽກຂອງນັກວັດຖຸວິທະຍາໃນທາງ ທິດສະດີຊາວອາເມລິກັນ ທ່ານ ເຈ ໂຣເບີດ ອັອບພັນໄຮເມີ ແລະ ການພັດທະນາລະເບີດປະລະມານູ ໃນການກະກຽມສຳລັບການສ້າງຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ ທ່ານ Christopher Nolan ລາຍງານວ່າ ໄດ້ເຮັດກ ານຄົ້ນຄວ້າຢ່າງໜັກ ບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຟີຊິກຂອງຄອມພິວເຕີຄວານຕຳ ຊຶ່ງແມ່ນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວັດຖຸ ແລະ ພະລັງງານໃນລະດັບພື້ນຖານທີ່ສຸດ ອີງຕາມສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີຄາລີຟໍເນຍ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປີດໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກຄຸນສົມບັດ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງທຳມະຊາດແທ້ໆ ທ່ານນາງ ໂອລິເວຍ ເລນສ໌ ເປັນຜູ້ນຳລະດັບໂລກໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສະແຫວງຫາການສະໜັບ ສະໜູນໃນທີມງານຄອມພິວເຕີຄວານຕຳຢູ່ບໍລິສັດ IBM ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ Quantum computing is at its core a new framework and a new way to do computations ການຄິດໄລ່ຂອງຄອມພິວເຕີຄວານຕຳຢູ່ຫຼັກໃຈກາງຂອງມັນ ແມ່ນເປັນກອບໃໝ່ ແລະ ວິທີການໃໝ່ໃນການຄິດໄລ່ ແລະ ປະຕິບັດລະບົບສູດການຄິດໄລ່ ຄອມພິວເຕີແບບດັ້ງເດີມ ຫຼື ຄລາສສິກ ດຳເນີນງານໂດຍການໂອນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ຫຼື ບິດ ທ່ານນາງ ເລນສ໌ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ອີກວ່າ and they can process information by translating everything into uh zeros and ones ແລະ ພວກມັນສາມາດປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໂດຍການແປທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ເປັນສູນ ແລະ ໜຶ່ງ ແລະ ມັນດຳເນີນການຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຟີຊິກແບບດັ້ງເດີມ ຫຼື ຄລາສສິກ ຄວານຕຳແລ່ນຢູ່ໃນຟີ ຊິກຂອງຄອມພິວເຕີຄວານຕຳ ທ່ານນາງ ເລນສ໌ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ຕໍ່ໄປວ່າ and instead of having um binary bits they have bits that can be put into ແລະ ແທນທີ່ຈະມີບິດທີ່ເປັນເລກຄູ່ ພວກມັນມີບິດທີ່ສາມາດເອົາໃສ່ເຂົ້າໄປໃນສະພາບທີ່ຢູ່ໃນຖານະດີທີ່ສຸ ດ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມັນເປັນເລກສູນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເປັນເລກໜຶ່ງເລັກນ້ອຍ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຄອມພິວເຕີຄວານຕຳມີທ່າແຮງທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຄອມພິວ ເຕີຄລາສສິກນັ້ນໄວຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ທ່ານນາງ ເລນສ໌ ກ່າວວ່າ ກົນຈັກຄວານຕຳໄດ້ທຳການປະຕິວັດທາງເທັກໂນໂລຈີໄປແລ້ວໂດຍຫຼາຍວິທີ ຈາກຮາດດິສທີ່ແຂງຢູ່ໃນໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີຂອ ງພວກເຮົາ ຈົນເຖິງແສງເລເຊີ ແລະ GPS ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ເທັກໂນໂລຈີທີ່ກຳລັງພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນນີ້ ຍັງສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງຢາປົວພະຍາດ ຊ່ວຍໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໃນການພັດທະນ າກຳປັ່ນ ເຮືອ ແລະ ເຮືອບິນໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ທີ່ສາມາດເດີນທາງໄດ້ໄກກວ່າເກົ່າ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກນັກວິທະຍາສາດຂອງ IBM ແລະ ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີອື່ນໆ ກໍກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງການປົກປ້ອງພາຍໃນ ລະບົບຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດໃນອະນາຄົດ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດອັນອື່ນ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ຫຼື ແຮັກເກີຄອມພິວເຕີຄວານຕອ ມ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA ພາກພາສາລາວ